ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນ ວິກຕໍເຣຍເລີ່ມແນວທາງອັນແລກໆ ມຸ່ງໜ້າອອກຈາກລັອກດາວທີ່ເຂັ້ມງວດ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີຫວັງວ່າອົດສະຕຣາລີຈະມີຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ໃນເຄິ່ງຕົ້ນຂອງປີ 2021 Lewis Hamilton ຊ ະນະເລີດ ການແຂ່ງຂັນລົດ Formula ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຂ່າວທົ່ວໄປ ໃນເຊົ້າມື້ນີ້ ຄົນວິກຕໍເຣຍມາກມາຍກຳລັງມີການປະສົບການກັບບາດກ້າວອັນແລກໆ ເດີນອອກໄປຈາກລັອກດາວອັນເຂັ້ມງວດ ບັດນີ້ການຕ້ອ ງຫ້າມເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິກຕໍເຣຍຖືກມາຍອອກໄດ້ແລ້ວໜ້ອຍໜຶ່ງ ສຳລັບເຂດໃນເມືອງເມລເບີນ ທີ່ບັດນີ້ຄົນທີ່ຢູ່ໂດດດ່ຽວ ຜູ້ດຽວ ຫຼື ຄົນທີ່ເປັນພໍ່ ຫຼື ແມ່ໂດຍຜູ້ດຽວ ມີສິດໄປຢ້ຽມຢາມກັນໄດ້ ແລະ ບັດ ນີ້ການອອກກຳລັງກາຍຢູ່ນອກບ້ານກໍສາມາດກະທຳໄດ້ເຖິງ 2 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ເຮັດໄດ້ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ແລະ ການສຳຜັດກັນໃນດ້ານສັງຄົມແມ່ນເຮັດໄດ້ກັບຄົນອື່ນຄົນດຽວ ຄົນໃນເຂດຊົນນະບົດລັດວິກຕໍເຣຍກໍສາມ າດໄປຫຼິ້ນຢູ່ບ່ອນຫຼິ້ນ playground ແລະ ສະລອຍນ້ຳ ແລະ ການອອກບ້ານໄດ້ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໄວກວ່າກຳນົດ ຫຼືວ່າການຕ້ອງຫ້າມເກົ່າໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ Daniel Andrews ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດວິກຕໍເຣຍເວົ້າວ່າ ບາດກ້າວຕ່າງໆນັ້ນແມ່ນສັນຍາ ລັກຂອງຄວາມຫວັງຂອງຄົນໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ແຕ່ໃນວານນີ້ ຕຳຫຼວດລັດວິກຕໍເຣຍກໍຈັບຄົນເຖິງຫຼາຍກວ່າຫຼາຍສິບຫົວທີ່ປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັອກດາວ ແລະ ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນລັດວິກຕໍເຣຍຖືກປິດໄວ້ຊົ່ວຄ າວ ພາຍຫຼັງທີ່ນາຍຍາມຄົນໜຶ່ງທີ່ຍາມສະພາດັ່ງກ່າວ ທີ່ເຮັດວຽກໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນມື້ນີ້ການພິຈາລະນາສືບສວນທີ່ຈະກິນເວລາເຖິງ 7 ມື້ຢູ່ທີ່ຊິດນີ ຄື Royal Commission into Aged Care Quality and Safety ເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ Peter Costello ອະດີດນ າຍຄັງໃຫຍ່ອົດສະຕຣາລີຈະໃຫ້ໂອວາດຕໍ່ການສືບສວນນັ້ນໃນວັນພຸດຈະມາເຖິງນີ້ ເມື່ອທີ່ Paul Keating ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາລີໄປມີໜ້າຢູ່ໃນກອງການສືບສວນນັ້ນໃນມື້ນີ້ ເພື່ອພິຈາລະນາເບິ່ງການປ ະຕິຮູບການເງິນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ແລະ ນະໂຍບາຍເພື່ອຄ້ຳຈູນຂະແໜງການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ການສືບສວນຄື inquiry ນັ້ນຈະມອງເບິ່ງວິທີການການຄ້ຳຈູນການເງິນ ແລະ ວິທີການເພື່ອກະທຳ ແລະ ຄວບຄຸມກາ ນດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າຈະມີຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເປັນທີ່ຄ້ຳຈູນໄດ້ ໜັງສືລາຍງານທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບໃຜ ທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ເຫັນວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມແຈ່ມແຈ້ງພຽງພໍໃ ນຂະແໜງການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ໃນການໃຊ້ສອຍການຄ້ຳຈູນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການຄ້ຳຈູນລູກຄ້າ ສາດສະດາຈານ Brett Sutton ຜູ້ນຳພະນັກງານການແພດລັດວິກຕໍເຣຍເວົ້າວ່າ ການທີ່ໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນໃນ ລັດວິກຕໍເຣຍ ໜ້າທີ່ຂະແໜງການດູແລຄົນແກ່ຊະລາຍັງເປັນການຍາກຊາທີ່ຈະຄວບຄຸມໄດ້ຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ໂດຍທີ່ວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ມີຄົນ 35 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ເນື່ອງມາຈາກສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ Greg Hunt ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກອົດສະຕຣາລີເວົ້າວ່າ ທ່ານມີຄວາມຫວັງເຕີບກ່ຽວກັບທີ່ອົດສະຕຣາລີຈະມີຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ໃນໄຕມາດຕົ້ນຂອງປີ 2021 ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນນານແລ້ວນີ້ ການທົດລອງເບິ່ງຢາວັ ກຊີນຂອງບໍລິສັດອັງກິດ AstraZeneca Oxford ມີບັນຫາ ຄືສ້າງຜົນຂ້າງຄຽງອັນໜຶ່ງຂຶ້ນ ບັດນີ້ທາງການແພດອັງກິດເປີດໄຟຂຽວໃຫ້ທົດລອງຢານັ້ນຢູ່ຕໍ່ໄປແລ້ວ ລັດຖະບານຊູເລຍຕົກລົງຊື້ຢາວັກຊີນນັ້ນ 34 ລ້ານໂດສ ເພື່ອນຳມາໃ ຊ້ສອຍຖ້າຫາກວ່າການທົດລອງຢານັ້ນສຳເລັດ ທ່ານ ເກຣກ ຮັນທ໌ ຊີ້ແຈງຕໍ່ Sky News ວ່າ ການໂຈະການທົດລອງຢາວັກຊີນນັ້ນໄວ້ ແມ່ນເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບການຂອງຄວາມປອດໄພ ເມື່ອເກີດມີສິ່ງທີ່ບໍ່ຈົບບໍ່ ດີຂຶ້ນ ບານຄີມູນ ອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ນຳໃນໂລກນີ້ຈົ່ງເປັນນ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ ເພື່ອເອົາຊະນະການທ້າທາຍຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ທ່ານຄີມູນເຫັນວ່າ ອົງການຈັດຕັ້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານສາມາດມີໝາກມີຜົນຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມໃນໄລຍະວິກິດໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຖ້າຫາກວ່າບັນດາປະເທດສະມາຊິກທັງຫຼາຍສະມາຄົມສາມັກຄີກັນຕໍ່ສູ້ບັນຫາໂດຍຕົງ ທ່ານກໍ ເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນໃນການປົກປ້ອງສັນຕິພາບໂລກ ແລະ ຕໍ່ສູ້ອະນາຄົດເພື່ອມະນຸດ ໃນເວລານີ້ໃນໂລກນີ້ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ 29,152,369 ຄົນ ແລະ ຕາຍໄປແລ້ວ 927,654 ລາຍ ປີນີ້ 2020 ເປັນປີ ທີ 75 ທີ່ມີສະຫະປະຊາຊາດກຳເນີດເກີດອອກມາ ທ່ານໝໍຂັ້ນສູງທັງຫຼາຍຂອງ Queensland ປະເທດອົດສະຕຣາລີຕີຕຽນ ໃຫ້ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ Queensland ຈົ່ງຜ່ອນຄາຍການປິດຊາຍແດນ Queensland ໄວ້ Jeannette Young ຜູ້ນຳພະນັກງານດ້ ານການແພດ Queensland ຖືກລົບກວນຢູ່ເລື້ອຍໆໂດຍທາງອອນລາຍ ຍ້ອນຍານາງໄດ້ໂຄສະນາວ່າ Queensland ຕ້ອງປິດຊາຍແດນໄວ້ຢູ່ຕໍ່ໄປ ຈາກລັດ Victoria New South Wales ແລະ ACT Chris Perry ປະທານສະມາຄົມການແພດອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ Jeannette Young ຖື ກຈູ່ໂຈມໂດຍສ່ວນຕົວຢ່າງໜັກໜ່ວງ ກ່ຽວກັບຄວາມແນະນຳຂອງລັດຖະບານ Queensland ນັ້ນ ຄືປິດຊາຍແດນ Queensland ໄວ້ຢູ່ຕໍ່ໄປ Berejiklian ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ New South Wales ຢັ້ງຢືນວ່າ ຍານາງມີຄວາມຕຽມພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະສາບານໂຕເອົາລັ ດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຄົນໜຶ່ງ ພາຍຫຼັງທີ່ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ທ່ານ Barilaro ຜູ້ນຳພັກ National ຂອງລັດ New South Wales ນາບຂູ່ວ່າຈະພັງລັດຖະບານລັດ New South Wales ລົງ ຍ້ອນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນກັບນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງໂຕໂຄອາລາໃນລັດ New South Wales ທີ່ຖືກມອງເຫັນວ່າກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມຈິບຫາຍຢູ່ ຍານາງສັ່ງໃຫ້ທ່ານ Barilaro ຈົ່ງປະກາດສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານລັດ New South Wales ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຖືກປົດອອກຄະນະລັດຖະບານລັດ New South Wales ຍານາງຢັ້ງຢືນວ່າທຸກສິ່ງທຸກ ຢ່າງຖືກກະຕຽມໄວ້ແລ້ວ ເພື່ອວ່າຍານາງ ຈະໄປຮ່ວມທຳນຽບລັດຖະບານລັດ New South Wales ເພື່ອຈະສາບານໂຕເອົາລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ຖ້າຫາກວ່ານີ້ເປັນສິ່ງຈຳເປັນ
ກິລາ ການແຂ່ງລົດຟໍມູລາ 1 ທ່ານ Lewis Hamilton ຊະນະເລີດການແຂ່ງຂັນຟໍມູລາ 1 ຕູ Tuscan Grand Prix ໃນປະເທດອີຕາລີແລ້ວ ນີ້ເປັນໄຊຊະນະຄັ້ງທີ 90 ຂອງທ່ານ ວ່າການແຂ່ງຂັນຊຸດນີ້ດຸເດືອດຫວາດສຽວທີ່ສຸດຂອງການແຂ່ງຂັນລົດ ຕ່າງໆໃນປີນີ້ ຍ້ອນທີ່ມີລົດຕຳກັນໃນຄວາມໄວສູງ ແລະ ການແຂ່ງຂັນນັ້ນຖືກໂຈະໄວ້ຫຼາຍຄັ້ງຫຼາຍຫົນ 1 ໂດລາອົດສະເຕຣເລຍເທົ່າກັນກັບ 73 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.61 ຢູໂຣ 4.98 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 16,877.10 ດົງຫ ວຽດນາມ 2,966.94 ຫຼຽນຂະເໝນ 22.73 ບາດໄທ 6,662.73 ກີບລາວ ດິນຟ້າອາກາດສຳລັບມື້ອື່ນ Melbourne Canberra ແລະ Sydney ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 8 17 3 23 13 21 ຕາມລະດັບ Brisbane ຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 14 26 Darwin ແລະ Perth ຈະແດດ 23 34 13 25 ຕາມລະດັບ ອະດີເລດ ຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 8 20 ໂຮບາດຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 8 16